SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ກ່ຽວກັບນ້ຳຂອງທີ່ວ່າ ໃນເວລາກ່ອນນີ້ ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລາຍງານວ່າເປັນວິກິດຄືນ້ຳແຫ້ງຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນ ປາກົດວ່າຢູ່ໂຊຊຽວມີເດຍ ຜ່ານ YouTube ຕ່າງໆ ໃນຫວ່າ ງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ເຫັນພາບຕ່າງໆ ທີ່ວ່າ ນ້ຳຂອງຢູ່ກ້ອງຂົວມິດຕະພາບລາວໄທ ໜອງຄາຍ ທ່ານາແລ້ງ ຫັ້ນ ແຫ້ງເອົາແທ້ເອົາວ່າ ຈົນທີ່ວ່າຄົນຢືນຢູ່ກາງຂອງແທ້ໆ ນ້ຳພຽງແຕ່ບີນ່ອງຊື່ໆ ອັນນີ້ມັນເປັນເລື່ອງຈິງຫຼືບໍ່ນັ້ ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ທີ່ຈະເວົ້າເລື່ອງທີ່ວ່າເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າຂອງທ່ານເອງ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍໄດ້ຮູ້ໄດ້ຊາບນຳ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ

ເອິກຊື່ໆ ກະແປວ່າມັນແຫ້ງແທ້ໆລະເນາະ ກະແປວ່າພະຍານາກນີ້ຈັກສິໄປລີ້ຢູ່ໃສ ເອົ້າ ອັນນັ້ນກໍແມ່ນຂ່າວ ຂ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງແມ່ນ້ຳຂອງ
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ